توکي جيڪا ڪا چڱائي پهچي ٿي، سا الله وٽان ڄاڻ ۽ توکي جيڪو ڪو اهنج پهچي ٿو، سو پنهنجي نفس جي ڪمن جي شامت کان ڀانء ۽ توکي ماڻهن لاء پيغمبر ڪري موڪليوسون ۽ الله شاهد بس آهي.